ທີ່ນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງສູ່ມື້ຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ມື້ນີ້ແມ່ນວັນສຸກ ວັນທີ 16 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ຂ້າພະເຈົ້າ ສີວິໄລ ເປັນຜູ້ປະກາດ ແລະ ກຳກັບການອອ ກອາກາດຂອງລາຍການໃນພາກນີ້ ລຳດັບຕໍ່ໄປ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດມາສະເໜີທ່ານໂດຍ ພອນ ພູມມີທອນ ແລະ ໄຊຍາ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະນຳມາສະເໜີທ່ ານ ມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້ ແຂວງອັດຕະປື ປະຕິບັດວິໄນພະນັກງານລັດ 28 ຄົນ ທີ່ສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ຕຳແໜ່ງ ແລະ ຮັບໃຫ້ສິນບົນໃນປີ 2023 ຫ້ວຍນ້ຳນາແທນເປັນສີຂຽວ ຊຳເຮື້ອຫຼາຍປີແລ້ວ
ຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ລົງຮື້ຖອນປ້າຍໂຄສະນາພາສາຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ຖືກລະບຽບ ຂະແໜງການບໍລິການ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ປັບຂຶ້ນລາຄາຕາມອັດຕາເງິນເຟີ້ ຕໍ່ໄປຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງລາຍລະອຽດຂອງຂ່າວ
ຕະຫຼອດປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ອົງການກວດກາພັກລັດແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານລັດຈຳນວນ 28 ຄົນ ທີ່ມີຄວາມຜິດສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໃນລັກສະນະສວຍໃຊ້ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ ເພື່ອສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫ ຍດເຂົ້າຕົວເອງ ແລະ ຮັບໃຫ້ສິນບົນ ອັນສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍຕໍ່ພັກລັດ ໃນນັ້ນ ເອົາອອກຈາກພັກຈຳນວນ 4 ຄົນ ໂຈະຮ່ວມຊີວິດພັກ 1 ຄົນ ແລະ ຕຳໜິກ່າວເຕືອນຈຳນວນ 23 ຄົນ ອີງຕາມການລາຍງານກອງປະຊຸ ມສະຫຼຸບວຽກງານກວດກາທົ່ວແຂວງປະຈຳປີ 2023 ແລະ ຜ່ານທິດທາງແຜນການປີ 2024 ຂອງອົງການກວດກາພັກລັດແຂວງອັດຕະປື ເມື່ອວັນທີ 13 ກຸມພາ 2024 ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຫາຄະນະ ກວດກາພັກລັດແຂວງອັດຕະປື ເພື່ອສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼາຍໄປກວ່ານີ້ໄດ້ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ແຂວງອັດຕະປືທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ສຳລັບພະນັກງານທັງ 28 ຄົນດັ່ງກ່າວ ທີ່ຖືກກວດພົບວ່າມີຄວາມຜິດນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການເບີກຈ່າຍເງິນແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃນກໍລະນີຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ເຊິ່ງ ພະນັກງານລັດຈຳນວນໜຶ່ງສວຍໂອກາດນຳເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພເຂື່ອນແຕກ ນຳໄປໃຊ້ສ່ວນຕົວ ຈຶ່ງຖືກກວດພົບ ແລະ ລົງວິໄນຕາມຂັ້ນໜັກ ຫຼື ເບົາ ດັ່ງທ່ານກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 15 ກຸມພານີ້ ວ່າ ກະມີພະນັກງານ ຕໍ່ແມ່ນຫວ່າງເຊປຽນແຕກນີ້ແລ້ວ ການຈ່າຍເງິນມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງນະ ຖືກເປົ້າໝາຍ ຜິດພາດ ຈຳນວນນີ້ແລ້ວ ນາຍບໍ່ເປັນລະບຽບຂອງກະຊວງການເງິນຈັ່ງຊີ້ນະ ໃນຂະນະທີ່ຊາວລາວທ່ານ ໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ກໍຢາກໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີການດຳເນີນຄະດີກັບພະນັກງານລັດ ທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນລັກສະນະນີ້ ພ້ອມທັງເປີດເຜີຍຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງໃຫ້ຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ແທນທີ່ຈະລົງໂທດ ດ້ວຍການໃຫ້ອອກຈາກພັກ ໂຈະຮ່ວມຊີວິດພັກ ແລະ ຕຳໜິກ່າວເຕືອນຊື່ໆ ເພາະວ່າເປັນການລົງໂທດທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ຄັນຖ້າວ່າມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນຄະດີແຫຼະເນາະ ມັ ນກໍເປັນຂໍ້ຫາຄືກັນ ຖືກດຳເນີນຄະດີຄືກັນ ມັນກໍຕ້ອງໄດ້ເປີດເຜີຍຫັ້ນແຫຼະ ຜູ້ທີ່ກະທຳຜິດສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ມັນກໍຕ້ອງໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າຊື່ຫຍັງ ຊື່ຫຍັງ ຕຳແໜ່ງເທົ່າໃດ ເຂົາເຈົ້າກໍຕ້ອງໄດ້ໄດ້ລະບຸລະອຽດ ໃນຂະ ນະດຽວກັນ ຊາວລາວອີກທ່ານໜຶ່ງ ກໍຢາກໃຫ້ມີການດຳເນີນຄະດີກັບພະນັກງານກຸ່ມດັ່ງກ່າວຢ່າງເຂັ້ມງວດ ພ້ອມທັງໃຫ້ມີການໃຊ້ເງິນຄືນແກ່ລັດ ຕາມຈຳນວນເງິນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍັກຍອກໄປໃຊ້ ແລະ ໃຫ້ມີການຟ້ອງໄປຍັງສານ ເພື່ອພິຈາລະນາຕັດສິນລົງໂທດຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນແບບຢ່າງທີ່ບໍ່ດີແກ່ພະນັກງານລັດຄົນອື່ນໆ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ຂັງແລ້ວ ອື ມູນຄ່າມັນຫຼາຍ ຂັງໄວ້ ປະຕິບັດໃຫ້ແລ້ ວກະໄລ່ອອກການ ໃຊ້ໜີ້ພ້ອມ ເຂົາກວດພໍ້ເທົ່າໃດ ເອົາເຂົາກັກຂັງໄວ້ແລ້ວ ທຳອິດກະດີ ຂັງໄວ້ ເຂົາກໍສືບສວນສອບສວນແລ້ວກໍ ຄົ້ນພົບອັນນັ້ນອັນນີ້ ຖືວ່າສິ່ງທີ່ເຈົ້າເອົາໄປແລະ ເຈົ້າຕ້ອງໃຊ້ ແຕ່ນັກກົດໝາຍລ າວທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ພະນັກງານລັດທີ່ມີຄວາມຜິດກ່ຽວກັບສໍ້ລາດບັງຫຼວງນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວກໍຖືກລົງວິໄນ ແລະ ໃຫ້ອອກຈາກພາກລັດຊື່ໆ ບໍ່ໄດ້ມີການສົ່ງຟ້ອງສານ ຫຼື ຕັດສິນຈຳຄຸກແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະສ່ວນໃຫ ຍ່ຈະແກ້ໄຂໃນຂັ້ນບໍລິຫານຂອງແຕ່ລະແຂວງ ລວມທັງບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ຕຳແໜ່ງຂອງຜູ້ທີ່ກະທຳຜິດ ຍ້ອນຈະສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍຕໍ່ໜ່ວຍງານນັ້ນໆ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ຕາມກົດໝາຍເຂົາກຳນົດໂທດໄວ້ຢູ່ ແຕ່ວ່າ ປະຕິບັດໂຕຈິງບໍ່ຄ່ອຍມີ ຄະດີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງບໍ່ຄ່ອຍມີ ແກ້ກັນທາງບໍລິຫານ ແຕ່ວ່າປະຕິບັດວິໄນໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວອອກການ ບໍ່ໄດ້ມີການດຳເນີນ ສ່ວນຫຼາຍມັນຈະເປັນການນຳ ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ພ າບພົດຂອງລັດ ກ່ອນໜ້ານີ້ ໃນວັນທີ 10 ມົກກະລາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານພົນໂທ ວັນທອງ ກອງມະນີ ເຈົ້າແຂວງແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ກ່າວລາຍງານຕໍ່ປະທານຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ປະທານອົງການກວດກາແຫ່ງລັ ດ ແລະ ຫົວໜ້າອົງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງອັດຕະປືວ່າ ແຂວງອັດຕະປືກວດພົບການໃຊ້ຈ່າຍບ້ວງເງິນບໍລິຈາກ ແລະ ເງິນຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ ກະທົບຈາກເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເປັນຈຳນວນເງິນ 84 ຕື້ກວ່າກີບ ກັບອີກ 100,000 ດອນລາສະຫະລັດ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນປີ 2002 ມີການກວດພົບພະນັກງານລັດຈຳນວນ 50 ຄົນ ທີ່ພົວພັນກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ແຂວງອັດຕະປື ໃນນັ້ນໄດ້ກວດພົບພະນັກງານລັດພົວພັນກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຈຳນວນ 14 ຄົນ ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ 2.5 ຕື້ປາຍກີບ ເຊິ່ງຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນສົ່ງໃຫ້ໄອຍະການ ປະຊາຊົນແຂວງ ເພື່ອດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຍັງກວດພົບພະນັກງານລັດອີກ 33 ຄົນ ທີ່ພົວພັນກັບການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄຳເກີນໂກຕາ ຈຳນວນ 71 ແມັດກ້ອນ ມູນຄ່າ 6 ແສນປາຍດອນລາ ອີກທັງຍັງໄດ້ກວດພົບພ ະນັກງານຫ້ອງການການເງິນເມືອງພູວົງ 2 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ອີກ 1 ຄົນ ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນຂອງລັດປະມານ 3 ຕື້ກີບ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12-15 ກຸມພາ ປີ 2024 ເກີດເຫດການຫ້ວຍນ້ຳນາແທນ ເມືອງວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພັນ ເປັນສີຂຽວຄືນ້ຳໃບຢານາງ ໃນໄລຍະປະມານ 3 ກິໂລແມັດ ເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານນາແທນຈຳນວນ 140 ປາຍຄອບຄົວ ບໍ່ ມີນ້ຳໄວ້ໃຊ້ຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ ຍ້ອນຟາມໄກ່ຂອງນັກລົງທຶນລາວ ປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນລົງສູ່ຫ້ວຍນ້ຳຂອງບ້ານ ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດການບັນຫານ້ຳເປື້ອນ ຍ້ອນເປັນບັນຫາຊ້ຳເຮື້ອມາ ຫຼາຍປີແລ້ວ ດັ່ງຊາວບ້ານນາແທນ ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນວັນທີ 15 ກຸມພານີ້ວ່າ ເອີ ເປື້ອນແທ້ໃດ໋ ຈົນຂຽວແລ້ວນະ ນ້ຳນະ ສອງສາມມື້ນີ້ ສີ່ມື້ນີ້ເດີ້ ມາຢູ່ໃນຫ້ວຍນ້ຳນີ້ ໂອ້ ມື້ທີສອງນີ້ບໍ່ ບໍ່ເຫັນກ້ອນຫີນ ເລີຍ ຂຽວໝົດນ້ຳເລີຍນະ ຄືນ້ຳຢານາງເຮົາໃສ່ແກງໜໍ່ຢູ່ວຽງນີ້ນະ ເຂົາຕັ້ງຟາມໄກ່ຂຶ້ນໄດ້ຈັກປີກໍແລ້ວແມ່ນ ເຂົາກໍປ່ອຍມາແນວນີ້ແຫຼະ ແຕ່ວ່າຊ່ວງໃດ ໂອ້ ນ້ຳນອງເນາະ ລະດູຝົນກໍຍັງໄຄໜ້ອຍໜຶ່ງ ມັນໄປໄວ ລົງລ້າງຫຍັງກໍບໍ່ໄດ້ນະ ປະຊາຊົນກໍມີແຕ່ອາບນ້ຳກ໊ອກນ້ຳລິນນີ້ແຫຼະ ປ່ຽນກັນອາບ ເຮືອນໃດມີກ໊ອກ ກ໊ອກລວມປ່ຽນກັນອາບນະ ສີ່ຫ້າມື້ມານີ້ ຄັນວ່າແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ນີ້ ກໍເງື່ອນໄຂກໍຢາກວ່າທາງດຽວແຫຼະ ກໍຢາກໃ ຫ້ລະງັບ ຄັນເປັນໄປໄດ້ນະ ຕາມຄວາມສະເໜີຂອງ ປະຊາຊົນຊາວບ້ານ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ ກໍລົງມາຕິດຕາມ ແລະ ແກ້ໄຂຕາມສະຖານະການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຄືນ້ຳເປື້ອນມື້ໃດເດືອນ ໃດ ແລ້ວຊາວບ້ານຮ້ອງຮຽນໄປຍັງເມືອງ ເມືອງກໍຈະລົງມາແກ້ໄຂ ແຕ່ເມືອງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແກ້ໄຂຈິງຈັງ ຄືແກ້ໄຂບໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ ອີກຕໍ່ໄປ ຊາວບ້ານອີກທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ບັນຫານ້ຳເປື້ອນຈາກຟາມໄກ່ ເປັນບັນ ຫາຊ້ຳເຮື້ອດົນປະມານ 3 ປີແລ້ວ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃຫ້ນ້ຳເປື້ອນໝົດໄປ ຂະນະທີ່ທຸກມື້ນີ້ ຊາວບ້ານນາແທນຂາດເຂີນນ້ຳໃຊ້ ທັງນ້ຳຫ້ວຍ ນ້ຳລິນ ແລະ ນ້ຳປະປາ ດັ່ງຍານາງໄດ້ກ່າວໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ

ແລ້ວມີກອງນ້ຳຕາມມາດຕະຖານຂອງລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາແຂວງຫົວພັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຂອງເມືອງວຽງໄຊກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນບໍ່ນິຍົມນຳນ້ຳຈາກຫ້ວຍນາແທນມາດື່ມ ແຕ່ນິຍົມນຳນ້ ຳຈາກຫ້ວຍນາແທນມາໃຊ້ອາບໃຊ້ຊັກເຄື່ອງຂອງ ແລະ ວັນທີ 15 ກຸມພາ ປີ 2024 ນ້ຳຍັງເປັນສີຂຽວຢູ່ ແຕ່ສີຂຽວນັ້ນໄດ້ຈາງລົງແດ່ແລ້ວ ດັ່ງຍານາງໄດ້ກ່າວໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ເອີ ມັນບໍ່ມີປາຕາຍເກີດຂຶ້ນພາຍໃນຫ້ ວຍ ແຕ່ວ່າການທີ່ເຮົາສິລົງເຊີ້ນ້ຳຢູ່ໃນຫ້ວຍນັ້ນນະ ແມ່ນບໍ່ຍັງມີຄວາມສະດວກເນາະ ເຖິງທຸກມື້ນີ້ກໍຍັງມີນ້ຳຂຽວຢູ່ວ່າຊັ້ນຊະ ອັນຈາກອັນນ້ຳກິນນ້ຳເຊີ້ສ່ວນຫຼາຍນະ ກໍແມ່ນເຊີ້ນ້ຳຫ້ວຍ ນ້ຳເຊີ້ອາໄສເຊີ້ນ້ຳຫ້ ວຍບ້ານນາແທນເນາະ ເປັນຫຼັກເນາະ ໃນການ ເອີ ອາບນ້ຳອາບໃນ ຫຼືວ່າຊັກເຄື່ອງຊັກຂອງ ແລະ ຕ່າງໆ ແຕ່ວ່ານ້ຳ ກິນຈຳນວນໜຶ່ງ ນ້ຳກິນນ້ຳໃຊ້ແມ່ນໃຊ້ນ້ຳປະປາ ແຕ່ຊ່ວງນີ້ນັ້ນນ້ຳປະປານັ້ນກໍຂາດເນາະ ແ ລະຖືວ່າບ້ານນາແທນນັ້ນກໍຖືກຜົນກະທົບນັ້ນແຫຼະ ສ່ວນດ້ານເຈົ້າຂອງຟາມໄກ່ກໍໄດ້ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຂອງເມືອງວຽງໄຊ ໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ ປີ 2024 ວ່າ ນ້ຳເປື້ອນແມ່ນມ າຈາກຟາມໄກ່ຂອງເຂົາເຈົ້າແທ້ ທັງນີ້ຂັ້ນບ້ານໄດ້ລົມນຳເຈົ້າຂອງຟາມ ໃຫ້ລະມັດລະວັງການປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນລົງສູ່ຫ້ວຍນ້ຳນາແທນຕື່ມ

ອັນກາພັກກະລຳຊີຂອງເຂົາເຈົ້າເລີຍຊຶມລົງຫ້ວຍ ເອີ ອັນຕອນນີ້ກໍຄືອັນແລະແລ້ວເນາະ ກໍເລີຍລົມນຳເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມລະມັດລະວັງຕື່ມເນາະ ໃນການອັນແກ້ໄຂຂອງຟາມໄກ່ເຂົາເຈົ້າ ຍາ ນາງກ່າວຕື່ມວ່າ ທັງໝົດທີ່ເຂົາເຈົ້າກ່າວມາກໍເປັນໄປຕາມທີ່ເຫັນໃນສະພາບຕົວຈິງຢູ່ໃນຫ້ວຍນ້ຳນາແທນ ແລະເປັນໄປຕາມການອ້າງອີງຂອງເຈົ້າຂອງຟາມໄກ່ ແຕ່ວ່າຕົວຈິງຢູ່ຟາມໄກ່ເປັນແນວໃດນັ້ນ ທາງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປກວດກາ ນຳຄະນະຂອງສະພາປະຊາຊົນ ແລະເມືອງ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນຈະແຈ້ງໄດ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເມືອງວຽງໄຊອີກທ່ານໜຶ່ງ ທີ່ລົງໄປກວດກາຕົວຈິງກັບຄະນະຂອ ງສະພາປະຊາຊົນ ແລະເມືອງກ່າວວ່າ ມື້ວານນີ້ໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກນຳເຈົ້າຂອງຟາມໄກ່ ແລະໃຫ້ເຈົ້າຂອງຟາມໄກ່ບໍ່ປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນລົງສູ່ຫ້ວຍນ້ຳນາແທນອີກ ດັ່ງຍານາງໄດ້ກ່າວໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ

ກ່ອນໜ້ານີ້ຢູ່ເມືອງວຽງໄຊກໍມີເຫດການ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23 ຫາ 25 ມົກກະລາຜ່ານມານີ້ ເກີດມີປາຕາຍຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ນ້ຳງາ ຈຸດວັງສະຫງວນບ້ານວັງໄຮ ປະມານ 230 ກິໂລກຣາມ ຍ້ອນຟາມໝູປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນລົ ງສູ່ຫ້ວຍນ້ຳທຳມະຊາດແບບບໍ່ໄດ້ເຈດຕະນາ ພ້ອມຊີ້ແຈງວ່າມີຄົນລັກປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນອອກຈາກອ່າງບຳບັດ ແລະຈະຮັບຜິດຊອບຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຫ້ອງກ ານຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ລົງກວດກາຮື້ຖອນປ້າຍໂຄສະນາ ປ້າຍບອກຊື່ຫ້າງຮ້ານ ທີ່ເປັນພາສາຈີນ ແລະພາສາຕ່າງປະເທດອື່ນໆ ລວມທັງປ້າຍທີ່ຕິດລາ ຄາເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຜົນການກວດກາຄັ້ງນີ້ ພົບປ້າຍທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຈຳນວນ 30 ປາຍປ້າຍ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈຶ່ງໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກນຳເ ຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ແລະຮື້ຖອນປ້າຍດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ສອບຖາມໄປຍັງຊາວບ້ານຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໂດຍຊາວບ້ານນາງໜຶ່ງເຊິ່ງບໍ່ປະສົງອອກຊື່ກ່າວວ່ າ ນາງກໍໄດ້ວ່າຈ້າງຮ້ານປ້າຍ ໃຫ້ອອກແບບປ້າຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຕາມຄວາມເປັນຈິງ ປ້າຍໂຄສະນາທີ່ຖືກຕ້ອງຈະຕ້ອງມີພາສາລາວຢູ່ເທິງສຸດ ແລະມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າພາສາຕ່າງປະເ ທດ ດັ່ງທີ່ນາງກ່າວໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ 2024 ນີ້ວ່າ ພາສາຈີນ ພາສາໄທ ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ພາສາລາວໄປກ່ອນ ພາສາລາວຂຶ້ນເທິງກ່ອນ ຕາມດ້ວຍພາສາໄທ ແລະກໍພາສາຈີນ ດຽວເຂົາເຈົ້າຫາກລົງໄປຫາເອງ ເຮົາບໍ່ຈ ຳເປັນຕ້ອງຂຶ້ນໄປຫາເຂົາເຈົ້າດອກ ຖ້າເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເຊື່ອເລື່ອງຕົງນີ້ກໍວ່າ ເອີ ເຮົາ ເປີດຮ້ານມານີ້ ເຂົ້າເລື່ອງທີ່ກ່ອນນີ້ບໍ່ ທາງດ້ານຊາວບ້ານອີກຜູ້ໜຶ່ງກ່າວວ່າ ປ້າຍໂຄສະນາທີ່ເໝາະສົມກໍຕ້ອງມີພາສາຂ ອງເຈົ້າຂອງປະເທດ ກໍຄືພາສາລາວ ຂຶ້ນກ່ອນພາສາຕ່າງປະເທດອື່ນໆ ຄັນຖ້າບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ກໍອາດຈະຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ລົງມາກວດກາຮື້ຖອນໄດ້ ດັ່ງທີ່ລາວກ່າວວ່າ ຕາມກົດໝາຍເນາະ ມັນກະຕ້ອງມີພາສາເ ຈົ້າຂອງ ຂອງທ້ອງຖິ່ນກ່ອນເນາະ ແລະກະຈຶ່ງມີພາສາທີ ທີສອງ ທີສາມຫັ້ນນະ ແມ່ນ ຄັນ ຄັນຖ້າວ່ານອກທາງການເພິ່ນວ່າປົດ ຄັນວ່າເຮັດບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເພິ່ນຈະສັ່ງໃຫ້ປົດໂລດ ຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄະນະຄຸ້ມຄອງເ ຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳທ່ານໜຶ່ງ ຊຶ່ງບໍ່ປະສົງອອກຊື່ກ່າວວ່າ ສຳລັບປ້າຍໂຄສະນາໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ແມ່ນຄະນະຄຸ້ມຄອງເປັນຜູ້ອອກແບບປ້າຍຕ່າງໆ ດ້ວຍຄະນະເອງທັງ ໝົດ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍທີ່ທາງການລາວວາງອອກ ມີພຽງການຜະລິດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງໂຄງສ້າງປ້າຍເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຈ້າງຜູ້ຮັບເໝົາພາຍນອກ ດັ່ງທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ ເຮົາຈະເປັນຄົນ ອ່າ ບໍລິຫານເອງເນາະ ໃນສ່ວນຂອງປ້າຍ ຫຼັງຈາກທາງເຂດໂຄງສ້າງແລ້ວ ຫຼາຍໜ້ອຍອາດຈະຕ້ອງໄດ້ ເອີ ອີງກັບທາງຄູ່ສັນຍາເຮົາ ໃນການຕອບສະໜອງໃນເລື່ອງຂອງການພິມໂຄສະນາຕ່າງໆ ທ່ານກ່າ ວຕື່ມວ່າ ການຄຸ້ມຄອງປ້າຍໂຄສະນາຂອງຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ຍັງໄດ້ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄະນະຄຸ້ມຄອງສະໜາມບິນສາກົນບໍ່ແກ້ວ ໃນການສ້າງ ແ ລະ ຕິດຕັ້ງປ້າຍໂຄສະນາຢູ່ໃນເຂດສະໜາມບິນດັ່ງກ່າວນຳດ້ວຍ ສຳລັບການກວດກາດັ່ງກ່າວນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຍານາງໜຶ່ງ ຊຶ່ງບໍ່ ປະສົງອອກຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ກ່າວວ່າ

ຍານາງກ່າວຕື່ມວ່າ ທາງພາກສ່ວນຂອງຍານາງໄດ້ລົງກວດກາປ້າຍໂຄສະນາໃນເຂດເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງເປັນປະຈຳ ແລະ ກໍຍັງພົບເຫັນປ້າຍທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢູ່ຕະຫຼອດ ຈຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຜູ້ປະກອບການປຶກສາກັບຮ້ານປ້າຍໃນການອອກແບບ ແລະ ຜະລິດປ້າຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ຕ້ອງໄດ້ເສຍເງິນຜະລິດປ້າຍລ້າໆ ແລະ ອາດຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ປັບໃໝ ແລະ ຮື້ຖອນປ້າຍຖິ້ມນຳ ອີກ ກ່ອນໜ້ານີ້ໃນປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄະນະສະເພາະກິດແກ້ໄຂບັນຫາສັງຄົມແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກໍໄດ້ລົງກວດກາຮື້ຖອນປ້າຍໂຄສະນາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຈຳນວນ 163 ປ້າຍ ໃນນັ້ນໄດ້ຍ້າຍປ້ າຍທີ່ຕິດຕັ້ງກວມເອົາຂອບທາງອອກແລ້ວຈຳນວນ 73 ປ້າຍ ເຮັດບົດບັນທຶກສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ຮື້ຖອນຈຳນວນ 16 ປ້າຍ ແລະ ທຳລາຍປ້າຍທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈຳນວນ 60 ປ້າຍ ເຊິ່ງມີປ້າຍພາສາຈີນຈຳນວນ 13 ປ້າຍ ຫຼ້າສຸດນີ້ໃນວັນທີ 1 ຫາວັນທີ 2 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ໜ່ວຍງານກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມປ້າຍໂຄສະນາຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ກໍໄດ້ມີການລົງກວດກາປ້າຍຮ້ານຄ້າ ປ້າຍໂຄ ສະນາ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳແລ້ວ ພົບປ້າຍທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຈຳນວນ 50 ປາຍປ້າຍ ແລະ ໄດ້ມີການຮື້ຖອນປ້າຍອອກຈຳນວນ 20 ປາຍປ້າຍ ປ້າຍທີ່ຖືກຮື້ຖອນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນປ້າຍພ າສາຈີນ ແລະ ພາສາໄທທີ່ບໍ່ມີພາສາລາວຢູ່ເທິງ ລວມທັງປ້າຍທີ່ບໍ່ຕົງກັບທະບຽນທຸລະກິດນຳດ້ວຍ
ເມື່ອທ້າຍເດືອນທັນວາປີ 2023 ຜ່ານມາ ຄະນະກຳມະການນະໂຍບາຍເງິນຕາໄດ້ລາຍງານສະຫຼຸບຜົນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາເງິນ ເຟີ້ ແກ້ໄຂຄວາມຜັນຜວນຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ໂດຍໃນປີ 2024 ເປັນປີທີ່ທ້າທາຍບໍ່ແຕກຕ່າງຈາກປີທີ່ຜ່ານມາ ເປັນຕົ້ນຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນນະໂຍບາຍເງິນຕາໃນທິດທາງຮັດກຸມ ໂດຍການສຸມໃສ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາແ ລກປ່ຽນສະຫງົບ ບໍ່ສ້າງແຮງກົດດັນຕໍ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ ຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີ້ບໍ່ໃຫ້ເກີນລະດັບ 9 ເປີເຊັນໃນທ້າຍປີ 2024 ເພື່ອໃຫ້ໄປຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ໃນນີ້ຈະສືບ ຕໍ່ປະຕິບັດກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າມາດຕະການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບທະນາຄານຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຊ່ອຍອັດຕາແລກປ່ຽນມີຄວາມສະຖຽນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນແ ຮງກົດດັນຕໍ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ ໃນເດືອນມົກກະລາປີ 2024 ອັດຕາເງິນເຟີ້ ຢູ່ລະດັບ 24.4 ເປີເຊັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມໂຮງແຮມ ຮ້ານອາຫານ ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 40 ເປີເຊັນ ແລະ ບັນດາສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າສ່ວນໃຫຍ່ກໍມີລາ ຄາແພງນຳດ້ວຍ ຍ້ອນອີງໃສ່ອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງຕ່າງປະເທດ ເພາະທຸກຢ່າງຂຶ້ນຢູ່ທີ່ລັດຖະບານທີ່ຈະເຂົ້າມາແກ້ໄຂ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ການຄ້າທີ່ຂໍສະຫງວນຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສ ລີໃນວັນທີ 14 ກຸມພານີ້ວ່າ
ຍ້ອນສິນຄ້ານີ້ສ່ວນຫຼາຍກໍມີແຕ່ນຳເຂົ້າມາແຫຼະ ແຕ່ມັນໜຶ່ງກໍເຮົາກໍຜະລິດບໍ່ໄດ້ ຍັງນຳເຂົ້າມາຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຕົວຢ່າງນ້ຳມັນເນາະ ເຮົາອັນເຮັດບໍ່ໄດ້ນີ້ ເຂົາໄດ້ເງິນກີບ ບັດເຂົາໄປຊື້ນ້ຳມັນມາເ ນາະ ເຂົາຕ້ອງໄປແລກໄປເປັນເງິນຕາ ມັນໄປຊອກຊື້ເງິນຕາລະແມ່ນຊອກຍາກຫັ້ນນະ ມີແຕ່ອີງໃສ່ຂັ້ນເທິງເພິ່ນມີແຜນວຽກດີກໍຄິດວ່າກໍຊິຄວບຄຸມໄດ້ ຄັນວ່າບໍ່ມີແຜນດີກໍບາງເທື່ອກໍຊິເພີ່ມນີ້ຮອດ 2-3 ເທົ່າ ຜູ້ ປະກອບການຂາຍອາຫານໃນເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຮ້ານຂາຍເຝີຂອງຕົນກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄລຍະເງິນເຟີ້ມານີ້ ເພາະເຄື່ອງທຸກຢ່າງທີ່ຊື້ເຂົ້າມາຮ້ານແມ່ນຊື້ມາຈາກປະເທດໄທ ແຕ່ ບໍ່ກ້າຈະປັບລາຄາຂຶ້ນຫຼາຍ ໂດຍຂາຍຖ້ວຍລະ 35,000 ກີບ ຖ້າຢູ່ໃນຕົວເມືອງເຂົາເຈົ້າຈະຂາຍຖ້ວຍລະ 40 ຫາ 50,000 ກີບ ປັດຈຸບັນຄົນສ່ວນຫຼາຍເຂົາເຈົ້າຈະຊື້ອາຫານໄປຄົວກິນເອງເພື່ອປະຢັດເງິນ ເພາະຄ່າແຮງງາ ນທີ່ຫາມາໄດ້ກໍມື້ລະແສນກີບເທົ່ານັ້ນ ເງິນເຟີ້ສູງຈັ່ງຊີ້ວ່າຂາຍບໍ່ຄ່ອຍດີ ໄປຊື້ເຄື່ອງ ແລ້ວເຄື່ອງສ່ວນຫຼາຍຈະເອົາມາແຕ່ໄທ ຖ້າວ່າໄລ່ໃສ່ເງິນລາວ ມັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຈຳນວນຫຼາຍ ຄືເມື່ອກິນເຝີຖ້ວຍໜຶ່ງຊິ 35,000 ກີ ບ ຢູ່ໃນຕົວເມືອງເຂົາຈະຂາຍຖ້ວຍປະມານ 40 ຫຼື 50 ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍເຂົາຫາໄດ້ຢູ່ທີ່ຫັ້ນມື້ລະແສນກີບ ຖ້າຫາກວ່າໃນເຮືອນມີ 5 ຄົນ ຊິໄປຊື້ຂອງກິນມາແຕ່ງກິນເອງຊິດີກ່ອນບໍ
ພະນັກງານໂຮງແຮມໃນເມືອງວັງວຽງແຫ່ງໜຶ່ງກ່າວວ່າ ໃນລາວເງິນກໍຍັງເຟີ້ສູງ ບັນດາໂຮງແຮມຫຼາຍແຫ່ງກໍປັບລາຄາຂຶ້ນໃນໄລຍະເດືອນມົກກະລາປີ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງປັບຂຶ້ນ 10-20 ເປີເຊັນ ກໍຖືວ່າບໍ່ໄດ້ປັບ ຫຼາຍ ເພາະໃນວັງວຽງມີຫຼາຍໂຮງແຮມຫຼາຍໂຕເລືອກ ກໍຢ້ານວ່າບໍ່ມີຄົນເຂົ້າພັກ ສ່ວນຫຼາຍໂຮງແຮມປັບກະຊິຂຶ້ນໜ້ອຍ ຕົວຢ່າງປີໃໝ່ສາກົນທີ່ຜ່ານມານີ້ ຊິປະມານຈັກ 10 ເປີເຊັນນີ້ແຫຼະ 20 ເປີເຊັນນີ້ແຫຼະ ຂຶ້ນຫຼ າຍແລ້ວເຂົາກໍມີທາງເລືອກ ເຂົາກໍ ເອີ ໄປໄປຊອກໂຮງແຮມທີ່ມັນຖືກກວ່າເຮົາຫັ້ນນະ ກໍຂຶ້ນກັບລູກຄ້າແລ້ວ ມັນມີຫຼາຍລາຄາເນາະ ຫຼາຍໂຮງແຮມ ພະນັກງານໂຮງແຮມກ່າວຕື່ມວ່າ ຕົນກໍເປັນພຽງພະນັກງ ານ ຖ້າເວົ້າເຖິງຜົນກະທົບກ່ຽວກັບເງິນເຟີ້ ກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບບໍ່ຕ່າງຈາກຄົນອື່ນ ເງິນເດືອນຍັງຊ່ຳເກົ່າ ແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ພັດເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເທົ່າ ເພາະສິນຄ້າລາຄາແພງ ປັດຈຸບັນທະນາຄານຕັ້ງອັດຕາແລກ ປ່ຽນ 1 ບາດເທົ່າກັບ 640 ກີບ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍຄົນໄປແລກປ່ຽນທາງນອກ ເຊິ່ງລາຄາສູງກວ່າທະນາຄານ 660 ກໍມີ ເຮົາມີຜົນກະທົບ ເງິນເດືອນລາຍຮັບເຮົາໄດ້ເທົ່າເກົ່າເນາະ ມັນບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ກັບສິນຄ້າພວກນຳເ ຂົ້າ ແລະ ປະເພດນັ້ນທີ່ມັນຈະຂຶ້ນອີງຕາມຄ່ານ້ຳມັນ ຫຼື ຄ່າຂົນສົ່ງມັນຂຶ້ນ ໃຊ້ເງິນຫຼາຍ ເງິນບາດດຽວນີ້ rate ທະນາຄານແມ່ນ 6 ສີ່ສູນ ໂອ້ເລດນອກມັນກໍຂຶ້ນໄປອີກ 65 66 ພະນັກງານໂຮງແຮມໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ກ່າວວ່າ ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ທີ່ພັກກໍປັບຂຶ້ນ 10-15 ເປີເຊັນ ສ່ວນໂຮງແຮມທີ່ທ່ານເຮັດວຽກນີ້ ຈະແພງຂຶ້ນໃນໄລຍະເທດສະການ ໃນໄລຍະລະດູການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປັດຈຸບັນຈະມີປະເພດອາຫານກໍປັບຂຶ້ນປະ ມານ 15 ເປີເຊັນ ເພາະສິນຄ້າສ່ວນຫຼາຍນຳເຂົ້າຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແລ້ວມາຂາຍເປັນເງິນກີບ ກໍຕ້ອງປັບຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນ ບາງໂຮງແຮມກໍອາດຈະຂຶ້ນລາຄາຢູ່ ຂຶ້ນກໍປະມານ 10 15 ເປີເຊັນລະ ດຽວ ນີ້ໂຮງແຮມເຮົາບໍ່ໄດ້ປັບລາຄາ ເຮົາຈະມີຊ່ວງເດືອນ 10 ຫາເດືອນ 3 ຈະເປັນ high season ອາຫານກໍຈະປັບຂຶ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງ ປະມານ 15 ເປີເຊັນນີ້ແຫຼະ ເພາະວ່າເງິນເຟີ້ ສິນຄ້າສ່ວນຫຼາຍຫັ້ນ ເຮົາຈະເອົາມາຈາກປະເທດ ເພື່ອນບ້ານ ແລ້ວບາດນີ້ມາຂາຍໃຫ້ຄົນທ້ອງຖິ່ນເປັນເງິນກີບ ມັນກະຕ້ອງໄດ້ຄູນອັດຕາແລກປ່ຽນ ມັນກະສູງຂຶ້ນ ຜູ້ປະກອບການອາຊີບຂັບລົດໂດຍສານໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກ່າວວ່າ ກໍໄດ້ຮັບຜົນເຊັ່ນກັນ ໃນຖານະ ຄົນຫາເຊົ້າກິນຄ່ຳ ກໍໄດ້ປັບຂຶ້ນລາຄາຈາກທີ່ເຄີຍໄປສົ່ງຜູ້ໂດຍສານສາຍໃຕ້ປະມານ 100,000 ກີບ ກໍເພີ່ມເປັນ 130,000 ກີບ ຍ້ອນນ້ຳມັນປັບຂຶ້ນລາຄາແພງຫຼາຍ ສ່ວນຫຼາຍທີ່ຮັບສົ່ງກໍແມ່ນຜູ້ໂດຍສານຄົນຕ່າງປະເ ທດ ການປັບຂຶ້ນລາຄາເຊັ່ນນີ້ ສ່ວນຫຼາຍຄົນລາວບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຍັງຖືວ່າເປັນການຊ້ຳເຕີມໃນຍຸກເສດຖະກິດລາວຫຍຸ້ງຍາກ

ຫຼື ທຽບໃສ່ເດືອນມົກກະຣາປີ 2023 ໂດຍລວມແລ້ວການເໜັງຕີງບໍ່ແຕກຕ່າງຈາກເດືອນທັນວາປີ 2023 ຜ່ານມາ ທີ່ຢູ່ໃນລະດັບ 24.37 ເປີເຊັນ ໃນນັ້ນໝວດສິນຄ້າທີ່ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມສູງ ແມ່ນໝວດອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮ ມເພີ່ມຂຶ້ນ 35.9 ເປີເຊັນ ໝວດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ເກີບເພີ່ມຂຶ້ນ 33.4 ເປີເຊັນ ໝວດຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາເພີ່ມຂຶ້ນ 31.0 ເປີເຊັນ ໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ບໍ່ມີທາດເຫຼົ້າເພີ່ມຂຶ້ນ 22 ເປີເຊັນ ໝວດເຄື່ອງໃຊ້ ໃນເຮືອນເພີ່ມຂຶ້ນ 24.5 ເປີເຊັນ ໝວດເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບເພີ່ມຂຶ້ນ 22.2 ເປີເຊັນ ໝວດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆເພີ່ມຂຶ້ນ 21.1 ເປີເຊັນ ສູນສະຖິຕິຍັງລະບຸຕື່ມວ່າ ຖ້າເບິ່ງການປ່ຽນແປງ ເດືອນຕໍ່ເດືອນ ກໍເດືອນມົກກະ ຣາປີ 2024 ທຽບໃສ່ເດືອນທັນວາປີ 2023 ອັດຕາເງິນເຟີ້ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 1,49 ເປີເຊັນ ໃນນັ້ນໝວດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນສູງກວ່າໝູ່ 2,56 ເປີເຊັນ ໃນຂະນະທີ່ເດືອນທັນວາປີ 2023 ແມ່ນຫຼຸດລົງລົບ 0,37 ເປີເຊັນ ສ່ວນສາ ເຫດຕົ້ນຕໍການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ ໃນເດືອນມົກກະຣາ ມາຈາກສະພາບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມເພີ່ມຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຈັດກິດຈະກຳງານເທດສະການຕ່າງໆ ໃນຂະນະທີ່ການສະໜອງມີ ຈຳກັດ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະລາຄາອາຫານສົດ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າເພີ່ມຂຶ້ນ ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະລາຄາສິນຄ້າຢູ່ໃນບັນຊີຄຸ້ມຄອງ ເປັນຕົ້ນສະບຽງອ າຫານ ເຊັ່ນວ່າ ເຂົ້າສານ ຊີ້ນ ປາ ແລະ ອາຫານທະເລ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ເຊິ່ງຍັງເຫັນວ່າສິນຄ້າດັ່ງກ່າວມີລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຈົບໄປແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນພາກຂ່າວປະຈຳວັນທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເ ສຣີຈັດມາສະເໜີທ່ານ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລັດຖະບານລາວ ພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາພະນັກງານລັດຖະກອນ ແລະ ປະຊາຊົນລາວຫຼາຍຄົນພາກັນໜີໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຫຼາຍເກີນໄປ ຈົນເຮັດໃຫ້ພາຍໃນປະເທດຂາດເ ຂີນຄົນງານ ອາວາຣີ ມີລາຍງານມາສະເໜີທ່ານ ເຊີນຮັບຟັງໄດ້ ລັດຖະບານລາວຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາພະນັກງານລັດຖະກອນ ແລະ ປະຊາຊົນລາວຫຼາຍຄົນ ໄດ້ພາກັນໜີໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຫຼາຍເກີນ ໄປ ຈົນເຮັດໃຫ້ພາຍໃນປະເທດຂາດເຂີນຄົນງານ ເຊັ່ນ ຍານາງ ອະນຸສອນ ຄຳສິງສະຫວັດ ຫົວໜ້າກົມການຈັດຫາງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂອງລາວ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມສຳມະ ນາພິເສດ ໃນວາລະສະຫຼອງວັນຄົນງານເຄື່ອນຍ້າຍສາກົນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 18 ມົກກະຣາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ພະນັກງານ ແລະ ລັດຖະກອນຫຼາຍຄົນໄດ້ພາກັນລາອອກ ສ່ວນຫຼາຍກໍພາກັນໄປເຮັດວຽ ກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເພາະປະເທດລາວຍັງປະສົບກັບບັນຫາເງິນເຟີ້ ແລະ ເງິນກີບອ່ອນຄ່າຢ່າງແຮງຢູ່ ເຊິ່ງການລາອອກນັ້ນ ໄດ້ເປັນເຫດໃຫ້ມີການຂາດເຂີນແຮງງານຢ່າງໜັກໃນປະເທດລາວ ແຕ່ຍານາງ ອະນຸສອນ ຄຳສິງສະຫວັດ ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຕົວເລກວ່າ ຂາດເຂີນຫຼາຍເທົ່າໃດແທ້ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ຜ່ານມາລັດຖະບານລາວກໍມີວິທີແກ້ໄຂຢູ່ ໂດຍໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະ ສະພ າອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ເລື່ອງຫາລືທີ່ສຳຄັນກໍແມ່ນເລື່ອງການຂຶ້ນຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳ ປັບປຸງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ເປີດໃຫ້ຄົນລາວໄດ້ມີໂອກາດ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ຍານາງ ອະນຸສອນ ຄຳສິງສະຫວັດ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຕື່ມວ່າ ການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບລາວ ເປັນປັດໄຈໜຶ່ງໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານລາວ ລວມທັງພະນັກງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງາ ນຕ່າງໆ ຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ ໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ເພື່ອໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະຂາດແຄນ ລັດຖະບານໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປັບປຸງຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳ ແລະ ສ ະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາສີມືແຮງງານ
ໃນໄລຍະປະມານ 2 ປີທີ່ຜ່ານມາ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫຼາຍແຫ່ງ ຫຼາຍບໍລິສັດ ແລະ ໂຮງຈັກໂຮງງານໃນປະເທດລາວ ໄດ້ປະສົບກັບການຂາດເຂີນແຮງງານຢ່າງໜັກ ເປັນຕົ້ນຂາດເຂີນຄົນງານທີ່ມີສີມື ຕົວຢ່າງໂ ຄງການກໍ່ສ້າງຂົວ ຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ຕຶກອາຄານ ບໍ່ສາມາດກໍ່ສ້າງໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງອອກ ເພາະຂາດຊ່າງກໍ່ສ້າງ ນາຍຊ່າງຫຼາຍຄົນໜີໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທໝົດ ເພາະໄດ້ເງິນເດືອນຫຼາຍກວ່າ ດັ່ງນັ້ນ ໂຄງການຕ່າງໆ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງນຳເຂົ້າຄົນງານຈາກຕ່າງປະເທດ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ພະນັກງານໂຮງງານແຫ່ງໜຶ່ງໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່າວວ່າ ບັນດາໂຮງງານໃນເຂດເ ສດຖະກິດພິເສດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂາດເຂີນຄົນງານຫຼາຍພັນຄົນ ບໍລິສັດທີ່ທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ ກໍເປີດຮັບເອົາຄົນງານໃໝ່ ທັງມີປະສົບປະການ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຊຳນານ ແຕ່ປາກົດວ່າບໍ່ມີຄົນລາວມາສະໝັກຫຼ າຍເທົ່າທີ່ຄວນ ພະນັກງານຜູ້ນີ້ກ່າວອີກວ່າ
ແມ່ນແຫຼະ ຍັງຕ້ອງການພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ ທາງເຮົານະ ເປັນພັນຄົນໄດ້ ທາງເຮົາບໍ່ໄດ້ຈຳແນກວ່າ ເອີ ຕ້ອງເອົາແຕ່ຜູ້ມີປະສົບການເທົ່ານັ້ນເນາະ ຮັບທັງຜູ້ມີປະສົບການ ແລະ ບໍ່ມີປະສົບການ ມີມາສ ະໝັກຢູ່ ແຕ່ວ່າຈະບໍ່ໄດ້ຫຼາຍ ພຽງແຕ່ວ່າມັນຈະມີຈຳນວນໜ້ອຍ ມັນບໍ່ຄືແຕ່ກ່ອນແລ້ວຫັ້ນນະ
ນອກຈາກນັ້ນ ຫຼາຍບໍລິສັດໃນລາວທີ່ຕ້ອງການຄົນງານລາວ ກໍໄດ້ໂຄສະນາປະກາດເອົາຄົນງານລາວເປັນຈຳນວນຫຼາຍເຊັ່ນກັນ ແລະ ວ່າຈະຈ່າຍເງິນເດືອນ 1 ລ້ານ 6 ແສນກີບ ສົມກັບຄ່າສະຫວັດດີການອື່ນ ໆ ແຕ່ຖ້າຜູ້ມີປະສົບປະການ ເງິນເດືອນກໍຈະສູງຂຶ້ນໄປ ແຕ່ຜົນປາກົດວ່າ ຄົນລາວບໍ່ສົນໃຈໄປສະໝັກຫຼາຍພໍເທົ່າໃດ ກ່ອນນີ້ ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ສັງຄົມ ເຄີຍກ່າວໃນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ເມື່ອທ້າຍປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຄົນລາວພາກັນໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຫຼາຍ ກໍເພາະວ່າປະເທດລາວຍັງມີສະພາບເງິນເຟີ້ ລາຄາສິນຄ້າແພງ ເງິນກີ ບອ່ອນຄ່າ ແລະ ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເປັນຕົ້ນໄທ ກໍຕ້ອງການຄົນງານຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ນາຍຈ້າງໄທກໍໃຫ້ເງິນເດືອນ ແລະ ສະຫວັດດີການດີຂຶ້ນ ທີ່ໂຮງຈັກໂຮງງານຢູ່ລາວບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຄືເຂົາ ຄົນງານລາວຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຢາກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ ຊາວລາວຫຼາຍຄົນຢາກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກໍເພາະວ່າ ໃນປະເທດລາວກຳລັງປະສົບກັບສະພາບເງິນເຟີ້ ແລະ ເງິນກີບອ່ອນຄ່າຢ່າ ງແຮງ ປະຊາຊົນລາວກໍທຸກຍາກລົງ ສຳລັບຜູ້ກິນເງິນເດືອນ ເງິນເດືອນກໍມີຄຸນຄ່າຕ່ຳລົງ ຕ່ຳລົງ ສູ້ກັບຄ່າຄອງຊີບບໍ່ໄຫວ ໃນແຕ່ລະເດືອນ ເງິນເດືອນບໍ່ກຸ້ມກິນ ນີ້ແມ່ນສາເຫດທີ່ສຳຄັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນລາວພາກັ ນຫຼັ່ງໄຫຼໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ເງິນເດືອນສູງກວ່າຢູ່ລາວຫຼາຍເທົ່າ ຄົນລາວຜູ້ນີ້ກ່າວອີກວ່າ ເງິນເດືອນມັນບໍ່ພໍຈ່າຍຄືວ່າແຫຼະ ຄືເຂົາວ່າແຫຼະ ໃຜກະຢາກຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຄວາມຍາກ ລົດທຽວ ເຮົາກະຕ້ອງສົມມຸດວ່າຕີນລົດຮອກຫົວ ເຕີມນ້ຳມອກນ້ຳມັນ ຊື້ເຂົ້າຊື້ນ້ຳກິນແຕ່ລະມື້ ຄອບຄົວມີບັນຫາເລື່ອງການພໍ່ແມ່ໄດ້ທຽວໄປໂຮງໝໍທຸກເດືອນທຸກເດືອນບໍ ຫຼືວ່າອີ່ຫຍັງຊີ້ນະ ແຕ່ເງິນເດືອນມັນໜ້ ອຍ ມັນບໍ່ພໍ ຕ້ອງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານລາວໄດ້ປະກາດຂຶ້ນຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳເມື່ອເດືອນຕຸລາປີກາຍ ຈາກ 1 ລ້ານ 3 ແສນກີບ ຂຶ້ນເປັນ 1 ລ້ານ 6 ແສນກີບຕໍ່ເດືອນ ແຕ່ການຂຶ້ນນັ້ ນຍັງຕ່ຳຫຼາຍເມື່ອທຽບໃສ່ຄ່າຄອງຊີບ ຍັງບໍ່ສາມາດດຶງດູດຄົນລາວໃຫ້ຢູ່ເຮັດວຽກໃນປະເທດໄດ້ ພວກເຂົາຍັງພາກັນໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຫຼາຍຢູ່ ແລະ ກໍຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ ເຖິງວ່າລັດຖະບານລາວຈະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນລາວເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃນປະເທດກໍຕາມ ແລະ ເຖິງວ່າລັດຖະບານໄດ້ຈັດຕະຫຼາດແຮງງານເລື້ອຍ ເຊັ່ນເມື່ອເດືອນຕຸລາປີກາຍ ກໍໄດ້ຈັດສະແດງງານຢູ່ສູນສະແດງສິນຄ້າລາວໄອເຕັກໃນນ ະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຕ່ປາກົດວ່າການຈັດຕະຫຼາດນັ້ນກໍບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດເທົ່າທີ່ຄວນ ເພາະສາເຫດໜຶ່ງ ຕະຫຼາດແຮງງານລາວຕ້ອງການແຕ່ຄົນງານທີ່ມີການສຶກສາສູງ ປະສົບປະການ ແລະ ມີສີມືແຮງງ ານທີ່ດີ ເປັນທີ່ສັງເກດອີກຢ່າງໜຶ່ງ ຍ້ອນເງິນເຟີ້ ແລະ ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳຢູ່ລາວໄດ້ກາຍເປັນຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳທີ່ຕ່ຳສຸດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື ອາຊຽນ ຕ່ຳກວ່າພະມ້າ ກຳປູເຈຍ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ເຮັດໃຫ້ຄົນລາວບໍ່ຢາກເຮັດວຽກໃນປະເທດຂອງຕົນ ນັບແຕ່ການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເປັນຕົ້ນມາ ຈຳນວນຄົນລາວທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ມີແນວໂນ້ມຈະເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຊາວລາວເຊັ່ນໄວລຸ້ນຫຼາຍຄົນກໍໄດ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດແລ້ວ ຕໍ່ໄປອາດມີພະນັກງານລັດຖະກອນລາອອກຫຼາຍຂຶ້ນ ແລ້ວກໍໜີໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດເຊັ່ນດ ຽວກັນ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກກົມແຮງງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂອງລາວ ໃນປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ມີຄົນລາວເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍປະມານ 50,000 ຄົນ ໄປເກົາຫຼີໃ ຕ້ເກືອບ 2,500 ຄົນ ເປັນທີ່ສັງເກດວ່າ ຈຳນວນຄົນລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໃນໄລຍະ 3 ປີທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານໄປນັ້ນ ມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້ ແຂ ວງອັດຕະປື ປະຕິບັດວິໄນພະນັກງານລັດ 28 ຄົນ ທີ່ສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ຕຳແໜ່ງ ແລະ ຮັບໃຫ້ສິນບົນໃນປີ 2023 ຫ້ວຍນ້ຳໜ້າແທນເປັນສີຂຽວ ຊຳເຮື້ອຫຼາຍປີແລ້ວ ຈົບສະຫຼຸບຂ່າວ ສະບາຍດີ ເປັນອັນວ່າ ລາຍການກະຈາຍສຽ ງສຳລັບພາກນີ້ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່ານີ້ ພົບກັບພວກເຮົາຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມເວລາ ແລະ ສະຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ຕອນເຊົ້າເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ ຫາ 8 ໂມງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຂະ ໜາດຄື້ນສັ້ນ 9,930 ກິໂລເຮີດ ຕອນແລງເລີ່ມແຕ່ເວລາ 6 ໂມງ ຫາ 7 ໂມງ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 13,685 ກິໂລເຮີດ ຄະນະຈັດລາຍການພ້ອມດ້ວຍຂ້າພະເຈົ້າ ສີວິໄລ ຜູ້ປະກາດລາຍການ ແລະ ກຳກັບການອອກອາກາດ